ڪن ڳالهين سان ابتلا ٿئي ۽ انهن کي ابراهيم عليه السلام کي الله تبارڪ وتعاليٰ امتحان ۾ آندو ته توهان هي ڪم پورا ڪريو ابراهيم عليه السلام بي بي هاجره سان شادي ڪئي ابراهيم عليه السلام کي هن جا ٻار ڄائو اسماعيل عليه السلام تنهن مائي کي ٻار کي کڻي الله جي حڪم سان حجاز ۾ ۾ ٿي ڇڏي

جن جي شاهدي الله تعاليٰ وٽ ٿي چڪي هجي ثابت عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون الله تعاليٰ تنهنجي عملن کان بي خبر ناهي هتي رب تعاليٰ فرمائي ٿو اها قوم اها هئي انهن اهي ڪم ڪيا انهن جو تعلق حظيرة القدس سان هيو اها امت هاڻي وري هتي ٿو اچي اها امت پنهنجي ڪمن ۾ ۾ هئي توهان وري پنهنجي ڪمن ۾ آهيو ٻيهر هنن جي لاء ڪيو

يهوديت جي لقب ۾، نصرانيت جي لقب ۾، انهن سڀني کي الله تبارڪ وتعاليٰ ڪوڙو فرمايو ۽ تڏهن اهو جيڪو مٿي الله تعاليٰ دين جو نسخ ڪري هڪڙي پاسي کان ٻئي پاسي ڏي آندو، اهو سبب قوي ٿي پيو ۽ سڄو ثابت ٿيو دلائل.

ينقلب عليٰ عقبيه، ينقلب عليٰ عقبيه جي معنيٰ يرجع الي الڪفر يعني ماڻهو ڪفر ڏي موٽي وڃي اها آهي يرجع ينقلب عليٰ عقبيه جي معنيٰ ڪفر ڏي موٽڻ وان ڪانت لڪبيرة ڪعبي جو مسئلو آهي ته تمام وڏو توليت جيڪا ڪعبي جي آهي آهي مسئلو ته تمام وڏو پر ان شخص جي لاء مسئلو وڏو آهي جنهن جي عقلن سان شيطان حرڪت ڪري

طبعي تقاضا اها هوندي پر الله تبارڪ وتعاليٰ جيئن ته اسلام کي بين الاقوامي مذهب ٺاهيو تنهن ڪري انهيء کي به ليلينو ڪرايو تاڪه هن جا طبعيات جيڪي هن جي قوم کان نڪري بين الاقواميت ڏانهن اچن پوء جڏهن مانوس ٿي ويا بلڪل ۽ اها ڳالهه محسوس نه ڪرڻ لڳا هاڻي نمازون وغيره به آزادي سان پڙهندا ها جيڪو اڳي اثر هوندو هو

هن کي پريشاني ٿيندي هئي. الله تعاليٰ جبرائيل عليه السلام کي حڪم ڪيو ته هن جي مٿان پنهنجو پر هنء. پر هنيائين ته هن جي روشنيء ۾ جيڪا چمڪ هئي، اها ڪند ٿي پئي. هو سفيد کير وانگر رهجي ويو. اهو اهڙي طرح هيو. هن ۾ اهو اثر آهي ته گناهن کي جذب ڪندو آهي. ماڻهو جي قلب کي صفائي ايندي آهي. اهڙي طرح انهيء پٿر ۾ گناهن جي سياهي پوء هن جي مٿان جيڪا ڪيفيت هئي سا

۽ فاستبقوا الخيرات معنيٰ بادرو وتسابقوا الي عمل الخيرات تڪڙ ڪريو دنيا جڏهن ڀلاين برڪتن جي پاسي ڏي ڊوڙي رهي آهي اي يهود نصارا توهان جو ته وڏو خاندان آهي پراڻو مذهب آهي تنهنڪري توهان ته انهن کان به اڃا اڳرائي ڪريو اڳي به خيرات برڪات حاصل ڪري آيا آهيو هاڻي وري جديد خيرات برڪات ۾ حصو وٺو

خانو ڪعبو توهان جو قبلو مقرر ڪيو ويو. وچ ۾ چند عرصي جي لاء الله تعاليٰ امتحاناً بيت المقدس ڏي منهن ڪرايو ۽ سڀئي ڄاڻن پيا ته اهو امتحان جيڪو ٿيندو آهي سو اهو انسان جي نفس تي دشوار هوندو آهي. الله تبارڪ وتعاليٰ فرمايو ته بجاء ڪعبي جي بيت المقدس کي قبلو بڻائڻ اهو ماڻهن جي لاء تمام ڳورو مسئلو هو. عوام مسلمانن تي هن ڪري جو عرب ۽ قريش اهي آهن اصلي

ان جو مطلب هي آهي ته اڳيان جيڪي تمام انبياء ها، انهن سڀني تمام انبياء جي ڪمالات جو جامع توهان جي رسالت آهي ۽ سڀني امتن جي مٿان توهان جو دين ۽ مذهب هاڻي شامل آهي، تنهنڪري استقبال بيت المقدس جو جيڪو ٿيو هو، انهي جي نوبت به ٿي پئي، جيڪا شب معراج ۾ پوري ڪرائي وئي، ان کان بعد سترهن مهينا جيڪو رهيو مسئلو،

گهر جا اڄ جهڙي به قسم جو، جهڙي به رنگ جو انسان هجي، ننڍو هجي وڏو هجي، ڪهڙي زبان هجي، هل انسان جو گهر هن جي سچو جي ايندو. اهڙيء طرح سان جيڪي به انسان ذات هن حجر بحت سان انهن جو جي ذريعي تعلق شخص اڪبر سان جيڪا الله تعاليٰ جي تجليء جي منزلگاهه آهي شخص اڪبر تي ان سان تعلق انهيء قسم جو آهي. رب تبارڪ وتعاليٰ. جي ياد ۾ ۽ الله تعاليٰ جي تجليات جي رحمت ۾ شخص اڪبر جو جيڪو غلبه آهي اهو آهي پوء جيڪي به انسان آهن ڄڻ انهي لحاظ کان اتي اتي مذڪور آهن ڇو ته شخص اڪبر انهن جي مٿان شامل آهي پوء شخص اڪبر تي الله تعاليٰ جي ذڪر جو اثر ۽ تجلي جو اثر آهي

ان جا ٻه قسم ٿين ٿا يا ٻه طريقا ٿين ٿا. هڪڙو اهو آهي جو پاڻ تحقيق ڪري جي ڪامل انسان، ماڻهو، پنهنجي حال ۾ انهيء جاء کي محسوس ڪري وٺندا آهن جتي الله تبارڪ و تعاليٰ جي تجلي گاهه آهي يا پاڻهين صدر ماڻهو جو اچي شرح صدر جو ٿي پوي ۽ حظيرت القدس جا جيڪي امام آهن انهن جا ڪنهن نه ڪنهن امام سان تعلق رکي بيهي. حظيرت القدس جا امام ڪهڙا شخص آهن؟

سو مؤلف انهن کي، جيڪي رب تبارڪ و تعاليٰ جي دين ۾ خدمت ڪندي، خلافت الاهي جي قائم ڪندي، الله جي عبادت ۽ هيڪڙائي ۽ توحيد کي نشر ڪندي دنيا جي اندر جيڪڏهن ڪنهن زد ۾ اچي ويا ۽ شهيد ٿي ويا ته اهو عمل جو پهريون طريقو هو جنهن ۾ هو ڪامياب ٿيو ۽ عمل جو ٻيو طريقو هي آهي

جيڪي عيد ڏينهن آ جنهن ماڻهوء ايڏي ڪاميابي حاصل ڪئي آ ته عبادت به هن جي ٿي پئي، نماز به ٿي پئي، صبر به ٿي پيو ۽ صفا مروو الله جا شعائر آهن پوء انهن جي عزت ۽ احترام اهو به لازم ٿيو ڇو ته هاڻي هتي جيڪو معاملو آهي سو سارو آهي معاشري اخلاق جو ۽ انهن جي بلنديء جو، تهذيب الاخلاق جو مطلب آ.

الهڪم المهتدون جو شعر بيدار ڪرڻ آهي. صفا ۽ ۽ مروه الله جي شعائر مان آهن. رب تبارڪ و تعاليٰ حظيرة القدس ۾ جيڪي برڪتون مٿي رکيون آهن انهن برڪتن جا مرڪز پارڪ جي طور تي جو اتي لهندا رهن برڪتون اهي جايون ڪعبة الله شريفه، منيٰ، عرفات، صفا، مروه، ڇو ته اتي انهن وڏن امامن جيڪي قربانيون ڏئي ۽ دنيا جي اندر پنهنجو وقت گذاري ويا انهن جي ڪري الله تبارڪ وتعاليٰ انهن جاين کي رحمت جي جاءِ بڻائي ڇڏيو آهي تنهن ڪري انهن جاين تي پهچڻ اثر حاصل ڪرڻ جي برابر آهي ۽ اتي پهچڻ سان ماڻهو جي مٿان اهو اثر

جيڪي رب تبارڪ و تعاليٰ اهي خلق ٻڌايا، انهن خلقن کان بعد ۾ ٻي معنيٰ الله تعاليٰ سمجهائڻ ٿو گهري. تعليم کي عام ڪرڻ تمام مسلمانن تي فرض آهي. اها تعليم الاهي آهي. ان تعليم الاهي کي ان اخلاق اربع کي جيڪي مٿي ٻڌايا ويا انهن سڀني کي ٻڌائڻ اهو مسلمانن جي مٿان تمام ضروري

عذاب اچي ڌرائي به نه ٿي بلا ٻين طرف بهرحال ان آيات کي اهل ڪتاب جي سامهون خاص ٿا ڪن ماڻهو ته اهل ڪتاب سان تعلق آهي اهل ڪتاب وارا اهي ڳالهيون نه ٻڌائيندا هئا نه نبي سائين جي تعريف نه ڪندا هئا